ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນ ປາລາສຸກ ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ Queensland ແລ້ວ ຄຸນພໍ່ສາສະໜາເຢຊູ Greek Orthodox ຖືກຍິງ ໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບຢູ່ທີ່ນະຄອນລີອົງ ໃນປະເທດຝຣັ່ງເສດ New Zealand ຊະນະການແຂ່ງຂັນເອົາຖ້ວຍ Bledisloe Cup 43 ຕໍ່ 5 ໄປ ແລ້ວຢ່າງຂາດຮອຍ ຂ່າວທົ່ວໄປ ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ກໍໃຊ້ເວລານ້ອຍກ່ຽວກັບຂ່າວ ຂ່າວຕ່າງໆ ເພາະມັນມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຖືກນຳມາສະເໜີ ໂດຍມີເວລາຈຳກັດແທ້ໆ ຂ່າວທົ່ວໄປ ຍານາງ ອານ າສຕາເຊຍ ປາລາສຸກ ຜູ້ນຳຂອງພັກ Labor Queensland ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ Queensland ຂອງວາງໜຶ່ງນີ້ ວັນທີ 31 ໄປແລ້ວ ຍານາງຊີ້ແຈງຕໍ່ຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນພວກຍານາງວ່າ For many Queenslanders

ໃນມື້ຊືນແລ້ວນີ້ ຄຸນພໍ່ສາສະໜາເຢຊູ Greek Orthodox ໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບຈາກການຖືກຍິງ ຢູ່ທີ່ນະຄອນລີອົງ ໃນປະເທດຝຣັ່ງເສດ ມືປືນຍິງສອງລູກໃສ່ຜູ້ກ່ຽວແລ້ວປົບຫຼົບໜີໄປໄດ້ ກ່ອນນີ້ກໍມີການລະແວງສົງໄສວ່າ ມີກ ານຈະລາຈົນຂຶ້ນໃນປະເທດຝຣັ່ງເສດ ຢູ່ທີ່ນະຄອນ Nice ດ້ວຍ ອັງກິດຖືກລັອກດາວຍືດຍາວເຖິງໜຶ່ງເດືອນແລ້ວບັດນີ້ ຍ້ອນທີ່ຄົນໃນປະເທດອັງກິດເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ

ກຳລັງມີການກູ້ໄພກູ້ຄົນກັນຢູ່ໃນເວລານີ້ ໂດຍທີ່ວ່າ 37 ຄົນຕາຍຍ້ອນແລ້ວ ແລະ ມີ 800 ຄົນໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບ ມັນກະທົບກະແທກເມືອງ Izmir ໂດຍຄວາມແຮງ 6.9 Richter ພາຍຸໄທຟູນໂກນີ ຄວາມແຮງຂັ້ນລະດັບ 5 ໂດຍຄວ າມໄວ 215 ຫຼັກຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເຮັດໃຫ້ຄົນໃນປະເທດຟີລິບປິນເຖິງປະມານ 1 ລ້ານຄົນ ຖືກສຸກເສີນ ພາຍຸນີ້ຖືກກະຕວງວ່າແຮງທີ່ສຸດສຳລັບພາຍຸຂອງໂລກນີ້ ຄົນພາກັນປະທ້ວງຂຶ້ນໃນຫຼາຍປະເທດມຸດສະລິມຂອງໂລ ກນີ້ ອັນແມ່ນການໂຕ້ຕອບກາຕູນອັນໜຶ່ງກ່ຽວເຖິງພະອາຈານມູຮຳເມັດ ໃນປະເທດປາກິດສະຖານມີການປະທ້ວງສະຖານທູດຝຣັ່ງເສດຢູ່ທີ່ນະຄອນອິດສະລາມາບັດ ແລະ ໃນປະເທດບັງກະລາເທດມີການ ຮ້ອງໂຮດັງກ້ອງໃຫ້ບອຍຄອດຂັດຂວາງສິນຄ້າຂອງປະເທດຝຣັ່ງເສດ ແລະ ຮຽກປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງເສດວ່າເປັນນັກຈະລາຈົນ ກິລາ ການແຂ່ງຂັນເຕະບານຣັກບີຊີງຖ້ວຍ Bledisloe Cup ປາກົດວ່າທີມຊາດຂອງປະເ ທດນິວຊີແລນຊະນະອົດສະຕຣາເລຍໄປແລ້ວ 43 ຕໍ່ 5 ເປັນແຊ້ມ 18 ຫົວປີຕິດຕິດຕໍ່ກັນ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດຕັດ SBS Lao ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນຳ